ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ອົດສະຕຣາລີຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄວ້ແລ້ວຫຼາຍລ້ານໂດສ ແຕ່ມັນຈະມາຮອດມາເຖິງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍເມື່ອໃດ ຄັນມາຮອດມາເຖິງແລ້ວ ແລ້ວຈ ະເອົາມາສີດໃຫ້ປະຊາຊົນເມື່ອໃດກັນແທ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈແກ່ສາທາລະນະຊົນອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວວ່າ ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ກຳລັງຈະມາຢູ່ ແລະ ພວກເພິ່ນກຳລັງວາ ງແຜນຈະສີດຈະສັກໃຫ້ປວງຊົນທັງຫຼາຍຢູ່ ຄວາມວ່ອງໄວຂອງການຄົ້ນຄວ້າຜະລິດສ້າງຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ອອກມາ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ ແລະ ວ່ອງໄວເປັນປະຫວັດການ ເຖິງຂັ້ນທີ່ວ່າຕົກຕະລຶງນຳກໍວ່າໄດ້ ຫຼ າຍປະເທດໃນໂລກນີ້ພາກັນເອົາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ມາສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຂອງຕົນແລ້ວ ດັ່ງປະເທດອັງກິດໃຊ້ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ເຖິງແມ່ນວ່າຢາວັກຊີນຕ່າງໆທີ່ກັນໂຄວິດ-19 ຈະປອດໄ ພປານໃດກໍຕາມ ມັນຫາກມີຄົນຈະແພ້ມັນ ດັ່ງພະນັກງານ 2 ຄົນໃນປະເທດອັງກິດເກີດມີອາການແພ້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຂອງບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ຢ່າງຮຸນແຮງ ບາງຄົນມີຄວາມຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ -19 ຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍແນວ ແຕ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ດຣ ອາຮິເຊັກ

ມັນໃຫ້ຄວາມປອດໄພແທ້ຫຼືບໍ່ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຊື້ຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລ້ວເກືອບ 54 ລ້ານໂດສຈາກບໍລິສັດ AstraZeneca ແລະ 51 ລ້ານໂດສຈາກບໍລິສັດ Novavax ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ທັງສອງຢາເຫຼົ່ານີ້ຍັງບໍ່ຖືກຮັບ ຮູ້ໃນຫົນແຫ່ງໃດເທື່ອ ນອກນັ້ນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍກໍຊື້ 10 ລ້ານໂດສຈາກບໍລິສັດ Pfizer BioNTech ທີ່ວ່າມີຄຸນນະພາບໄດ້ເຖິງ 95 ເປີເຊັນ ຈະດີປານໃດກໍຕາມ ແມ່ນວ່າ

ການທີ່ໃນເດືອນມີນາ 2021 ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈະບົ່ງວາງກົດເກນອອກມາກ່ຽວກັບຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນຈະໃຫ້ໄປໃສແດ່ ຄັນບາດກັບມາຍັງປະເທ ດອົດສະເຕຣເລຍແລ້ວຈະຖືກຄວາຣັນທີນຫຼືບໍ່ ຖ້າຫາກວ່າຖືກຄວາຣັນທີນ ແມ່ນວ່າຈະໄດ້ເສຍຄ່າຄວາຣັນທີນ ແລະ ການຖືກກັກໂຕໄວ້ຢູ່ໃນໂຮງແຮມຕ່າງໆ ຫຼື ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແຫ່ງໜຶ່ງ ຫຼືບໍ່ ໃນເວລານີ້ Quarantine ໃນ ບາງແຫ່ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຄິດຄ່າກັນເຖິງ 3,000 ໂດລາພຸ້ນ ສຳລັບ 14 ມື້ ແລະ ບາດໄປຮອດໄປເຖິງຕ່າງປະເທດແລ້ວ ດັ່ງໄປຮອດສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄທ ອິນໂດເນເຊຍ ມາເລ ເຊຍ ສິງກະໂປ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫົນແຫ່ງອື່ນໆຂອງໂລກນີ້ ຈະຖືກ Quarantine ຫຼືບໍ່ ຄັນຖືກ Quarantine ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ເສຍຄ່າໃຫ້ ຈັ່ງແມ່ນມັນຍາກ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຈາກສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ນອນຢູ່ບ້ານດອກ SBS ລາວ ຜ່ານໂທ ລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ